ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Young Southeast Asia Leader Initiative ນີ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາຢາກສ້າງ network ກັບບັນດາຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ ຈາກອີກ 10 ປະເທດນະ ນຳກັນຫັ້ນ ໂຄງການໂຕນີ້ຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ວ່າເໝາະສົມ ເປັນໄລຍະສັ້ນທີ່ວ່ າມີ ມີຈຸດປະສົງສ້າງທັກສະການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມພ້ອມໃນການພັດທະນາປະເທດຂອງໂຕເອງຫັ້ນນະ ລະນ້ອງຄິດວ່າໂຕນີ້ມັນສຳຄັນສຳລັບໄທເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອີ ໄດ້ໄປສະໝັກຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2014 ເດືອນ 12 ເດືອນ 2 ເພິ່ນຕິດຕໍ່ມາວ່າ ອັນ form ຂອງເຮົາ ອັນ ຜ່ານ ລະເພິ່ນຢາກສຳພາດຫັ້ນນະ ແລະໄທເຮົາກໍມີການສຳພາດອີ່ຫຍັງຮຽບຮ້ອຍ ລະກະເພິ່ນກະອັນນ່າ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່ າເຮົາຫັ້ນຖືກເລືອກເຈົ້າ ນ້ອງຊິພໍບອກໄດ້ບໍ່ວ່າ ມີຈັກຄົນໄປສະໝັກສອບເສັງຄັ້ງນີ້ ຫຼືວ່າສຳພາດ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ສຳພາດແທ້ໆຫັ້ນ ຄິດວ່າ ປະມານ 50 ປາຍບໍ ຄັນ ຂະນ້ອຍກະບໍ່ຮູ້ໂຕເລກຕົວຈິງເນາະ ແຕ່ວ່າ ມື້ໄປສຳພາດຫັ້ນ ເພິ່ນເລືອກເອົາທັງໝົດ 9 ເຖິງ 10 ຄົນ ໄປສຳພາດແລ້ວ ເພິ່ນເອົາ 2 ຄົນ ສະແດງວ່າໂຕນີ້ກໍແຂ່ງຂັນກັນສູງ ມີນັກສຶກສາລາວຈັກຄົນທີ່ເດີນທາງມານຳກັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ອັນ Young Southeast Asian Leader Initiative ນີ້ນະ ທັງ ໝົດມີ 5 ຄົນ ໃນໂຕອັນນ່າ ຊຸດທຳອິດຂອງອັນນ່າ ຂອງປີນີ້ຫັ້ນນະ ທັງໝົດ 5 ຄົນລະ 5 ຄົນນັ້ນຈະມີ 3 ຄົນໃນອັນນ່າ ໃນໂປຣແກຣມອີກໂຕໜຶ່ງ ລະ 2 ຄົນ ຂະນ້ອຍຫັ້ນກັບທ່ານບຸນ ອັນ ບຸນນີຫັ້ນ ໃນອີກໂປຣແກຣມໂຕໜຶ່ງ ເປັ ນ ເປັນ 5 ຄົນທັງໝົດເຈົ້າ